ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແມ່ນຄຳອວຍພອນຕາມປະເພນີອັນໜຶ່ງຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຄົນມັກເວົ້າຫຼາຍກວ່າ ມັນກາຍມາເປັນຄວາມຈິງເພີ່ມຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ກ່ າວໝໍ່ໆມານີ້ໄດ້ພົບວ່າ ໃນລະຫວ່າງປີ 2003 ຫາ 2016 ການບໍລິໂພກເຫຼົ້າຂອງຄົນຣັດເຊຍໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍເຖິງ 43 ເປີເຊັນ ມັນໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັດສະນະຄະຕິຄົນມັກເວົ້າທົ່ວໄປທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ເ ວົ້າວ່າເປັນປະເທດທີ່ມີເຫຼົ້າວອດກາໄຫຼລົ້ນອອກມາຈາກປາກນັ້ນ ກຳລັງນັບມື້ນັບວ່າຈະບໍ່ເປັນແບບນັ້ນແລ້ວ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກທີ່ເຄີຍຢູ່ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳດ້ານການບໍລິການຮັບຕ້ອນ People come to the bar not to get drunk, but to rest, relax, and enjoy whatever drink it is that they prefer. ທ່ານ ອາເລັກຊັນເດີ ເຈີກາຊອບ ຜູ້ຈັດການຮ້ານກິນດື່ມ ປາສເຕີນັກ ກ່າວວ່າ ຜູ້ຄົນເຂົ້າມາໃນບາ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອມາດື່ມໃຫ້ມຶນເມົາ ແຕ່ເປັນການມາເພື່ອພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ ແລະ ມ່ວນຊື່ນກັບການດື່ມເຄື່ອງດື່ມອັນໃດກໍຕາມ ທີ່ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກ ການດື່ມເຫຼົ້າຂອງຊາວຣັດເຊຍ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫານີ້ຫຼຸດລົງໄປນັ້ນ ເປັນເລື່ອງທີ່ປີ້ນກັ ບໄປກັບມາຢູ່ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຜູ້ນຳໂຊຫວຽດ ທ່ານ ມິຄາຍ ກໍບາຈອບ ໄດ້ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງເປັນທີ່ຮູ້ກັນຫຼາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມນິຍົມດື່ມເຫຼົ້າວອດກາຂອງປະເທດຂອງທ່ານຫຼຸດລົງ ໃນລະຫ ວ່າງກາງຊຸມປີ 1980 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກເຫຼົ້າຫຼຸດລົງມາ ແຕ່ວ່າຄຳເວົ້າຕະຫຼົກອັນນັ້ນ ໃນເວລາຕໍ່ມາ ໄດ້ເອົາສະຫະພາບໂຊຫວຽດໜີໄປນຳ ການດື່ມເຫຼົ້າຢ່າງໜັກຂອງປະທານາທິບໍດີຣັ ດເຊຍ ທ່ານ ບໍຣິສ ເຢວຊິນ ນັ້ນ ເປັນບັນທຶກໄວ້ຢ່າງດີຢູ່ໃນສະໄໝຫຼັງໂຊຫວຽດ ໃນຊຸມປີ 1990 ດັ່ງດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງຂອງຈຳນວນຄົນຕາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫຼົ້າຢູ່ໃນປະເທດ

ທ່ານ ອີວເກີນີ ຢາກອບແລບ ຈາກໂຮງຮຽນເສດຖະກິດໃໝ່ ກ່າວເປັນພາສາຣັດເຊຍວ່າ ກົດລະບຽບນັ້ນໃຊ້ການໄດ້ ກົດລະບຽບແມ່ນໃຊ້ການໄດ້ ແລະ ຖ້າຫາກທ່ານຢາກຫຼຸດຜ່ອນໃນການບໍລິໂພກເຫຼົ້າ ທ່ານສ າມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ນີ້ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນຕົວຢ່າງຢູ່ໃນຣັດເຊຍ ແຕ່ວ່າການປ່ຽນແປງໃນລົດນິຍົມ ກໍເປັນການອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ໂດຍທີ່ຄົນຣັດເຊຍລຸ້ນທີ່ໜຸ່ມກວ່າ ຕັ້ງພ າກັນດື່ມເຫຼົ້າບໍ່ຄືກັນກັບລຸ້ນພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ທ້າວ ອາຊູນເບກ ນັກສົ່ງກາເຟເອສເປຣດໂຊ ກ່າວວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ມັກດື່ມເຫຼົ້າຈົນເມົາ ສະນັ້ນ ຂ້ອຍຈຶ່ງດື່ມເບຍຫຼາຍກວ່າ It's way more hip these days to go to a bar where they have craft beer or cider and talk more than drink. ນາງ ໂພລີນາ ນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ເວົ້າເປັນພາສາຣັດເຊຍວ່າ ມັນເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍໃນທຸກວັນນີ້ ທີ່ຄົນມັກໄປບາ ແລະ ໄປບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າມີເບຍສົດ ຫຼື ນ້ຳໝາກໄມ້ຂາຍ ແທ້ໆແລ້ວແມ່ນເພື່ອໄປ ເວົ້າໄປລົມກັນຫຼາຍກວ່າໄປດື່ມ I've noticed that young people are drinking less and play sports more. ລຸງ ຊີເກ ນັກວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງ ເວົ້າວ່າ ຂ້ອຍສັງເກດເຫັນວ່າ ພວກຊາວໜຸ່ມພາກັນດື່ມໜ້ອຍລົງກວ່າເກົ່າ ແລະ ພາກັນຫຼິ້ນກິລາຫຼາຍຂຶ້ນ ສະຫຼຸບແລ້ວຄືຫຍັ ງ ຊາວຣັດເຊຍພາກັນດຳລົງຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງກວ່າ ແລະ ມີອາຍຸຍືນກວ່າເກົ່າ ກົດໝາຍຕ້ານຢາສູບທີ່ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນປີ 2013 ນັ້ນ ບັດນີ້ກໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງບວກ ສຳລັບເຂດອື່ນທີ່ຍັງເຫຼືອຂອ ງໂລກນັ້ນ ແນວຄິດກ່ຽວກັບວ່າ ຄົນຣັດເຊຍມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນ ເພື່ອຈະໃຫ້ລຶ້ງເຄີຍ ເວົ້າແນວນັ້ນ ແຕ່ວ່າຊາວຣັດເຊຍກໍໄດ້ຢືນຢັດວ່າ ຄວາມມ່ວນຊື່ນບໍ່ເປັນຄືກັບແບບຄັກແນ່ຈັ ກເທື່ອ ທຸກມື້ນີ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນທີ່ຈະຮັບຮູ້ເອົາສະພາບນີ້ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA